ອອກອາກາດຂອງລາຍການໃນພາກນີ້ ລຳດັບຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວປະຈຳວັນ ຈັດສະເໜີໂດຍ ອຸ່ນແກ້ວ ແລະ ໄຊຍາ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ການລາຍງານຂ່າວຂອງວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ເຊິ່ງມີຫົວຂໍ້ຂ່າວດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ທາງການລາວຮ່ວມກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ປາບປາມນັກປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ນ້ຳມັນກາຊວນຂາດແຄນຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບປີ ຜູ້ໃຊ້ນ້ຳມັນຕ້ອງລຽນຄິວຊື້ນ້ຳມັນ ບັນຫາຂາດແຄນແຮງງານໃນລາວ ຍ້ອນພະນັກງານ ແລະ ກຳມະກອນລາອອກຈຳນວນຫຼາຍ ການອອກໃບຕາດິນຂອງເມືອງ ໄຊທານີມີຄວາມຫຼ້າຊ້າ ຕໍ່ໄປຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງລາຍລະອຽດຂອງຂ່າວ
ສະມາຄົມຜູ້ສື່ຂ່າວຕ່າງປະເທດປະຈຳບາງກອກ ປະເທດໄທ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບບັນຫາການປາບປາມນັກກິດຈະກຳ ແລະ ນັກປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ການປາບປາມລວມມີການຄວບຄຸມໂຕ ການຄຸມຂັງ ການພິພາກສາໂທດ ແລະ ການບັງຄັບໃຫ້ນັກກິດຈະກຳຫາຍສາບສູນ ບໍ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ແຕ່ສະເພາະປະເທດລາວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງກາຍເປັນບັນຫາຂ້າມຊາດນຳອີກດ້ວຍ ຍານາງ ອີມິລີ ປາລາມີ ປະດີຈິດ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແ ລະ ຜູ້ອຳນວຍການມູນນິທິມະນຸດຊະຍະ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມວ່າ

ປະເທດໜຶ່ງໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ທີ່ຜ່ານມາໜ່ວຍງານລະຫວ່າງປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃດກໍຕາມໃນລາວ ກໍເປັນໄປໄດ້ຂ້ອນຂ້າງຍາກ ສຳລັບການປາບປາມຂ້າມຊາດທີ່ເກີດ ຂຶ້ນ ເປັນການປະສານຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານຕໍ່ລັດຖະບານ ໃນການຊອກຫາໂຕຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງ ທີ່ອາໄສຢູ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ທີ່ຜ່ານມານັກກິດຈະກຳ ແລະ ນັກປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຈ ຳນວນໜຶ່ງ ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນປະເດັນທາງດ້ານສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ ການບໍລິຫານປະເທດຂອງລັດຖະບານ ການໃຫ້ສຳປະທານໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ແລະ ອື່ນໆ ພັດຖືກກົດຂີ່ຈາກລັດຖະບານຕົ້ນທາ ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຕ້ອງພາກັນໜີມາຢູ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແຕ່ສຸດທ້າຍເຂົາເຈົ້າພັດບໍ່ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຖືກປາບປາມ ຍານາງ ພອນເພັນ ຄົງຈະເລີນກຽດ ຜູ້ອຳນວຍ ການມູນນິທິປະສານວັດທະນະທຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີວ່າ ແຕ່ໃນຫຼາຍກໍລະນີອະ ເຂົາອາດຈະຫາຍໄປເລີຍ ຫຼືໄປປາກົດຕົວຢູ່ທີ່ປະເທດຕົ້ນທາງ ຍານາງກ່າວວ່າ ເຂົາພົບ ເຂົາກໍກາຍເປັນຄົນຫາຍ ຖ້າເຮົ າພົບເຂົາ ແລ້ວເຂົາຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຈາກປະເທດຕົ້ນທາງຈັບໄປແທ້ໆ ເຂົາກໍຈະຖືກດຳເນີນຄະດີທີ່ບໍ່ເປັນທຳ ເຂົາຄວນມີພື້ນທີ່ໃນການເຮັດກິດຈະກຳຂອງເຂົາ ແຕ່ເມື່ອລັດຖະບານຕົ້ນທາງບໍ່ເຄົາລົບສິດ ທິຂອງເຂົາ ແລ້ວເຂົາກໍໜີ ປະເທດທີ່ເປັນປະເທດຜູ້ຮັບກໍຕ້ອງໃຫ້ພື້ນທີ່ເຂົາສະແຫວງຫາສະຖານະຜູ້ລີ້ໄພ ນັກສິດທິມະນຸດຕ້ອງການໃຫ້ປະເທດລາວໃນຖານະປະທານວຽນອາຊຽນໃນປີ 2024 ເປີດພື້ນທີ່ໃຫ້ແກ່ ນັກກິດຈະກຳ ແລະ ນັກປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນປະເທດລາວ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຖະແຫຼງການອາຊຽນວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ ພ້ອມກັບການລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາຕ່າງໆ ປົກປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດ້ານສິດທິມ ະນຸດ ໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງຂອງຕົນເອງ ຍານາງ ພອນເພັນ ຄົງຈະເລີນກຽດ ຜູ້ອຳນວຍການມູນນິທິປະສານວັດທະນະທຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສລີວ່າ ກໍອາດຈະຕ້ອງລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາຕ່າງໆ ຫຼື ບໍ່ ທີ່ປະເທ ດລາວຍັງບໍ່ທັນລົງນາມ ເປັນຕົ້ນ ເລື່ອງການຕໍ່ຕ້ານການທໍລະມານ ເລື່ອງສົນທິສັນຍາທີ່ເອີ້ນວ່າ ICPPED ກໍຄືປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນຖືກອຸ້ມຫາຍ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບອົງການລະຫວ່າງປະເທດ ເປັນຕົ້ນ ຢ່າຂັດຂວ າງການໄດ້ຮັບສິດທິຜູ້ລີ້ໄພ ຍານາງກ່າວຕື່ມວ່າ ປັດຈຸບັນ ປະເທດໄທມີພະລາຊະບັນຍັດປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມການທໍລະມານ ແລະ ການກະທຳໃຫ້ບຸກຄົນສູນຫາຍ ເພື່ອກຳຊັບການເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄທ ໃຫ້ດຳເນີນການບັນທຶກພາບຕາມໂຕເພື່ອຄວບຄຸມໂຕບຸກຄົນຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນການຢັ້ງຢືນວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດປະຕິບັດກັບຜູ້ທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂຕແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ບໍ່ ເປັນຕົ້ນ ການທໍລະມານ ຖືກບັງຄັ ບໃຫ້ຫາຍສາບສູນ ຫຼື ຖືກຄຸມໂຕແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໃນເວລາດຽວກັນ ຜູ້ໃກ້ຊິດຜູ້ຖືກຄວບຄຸມໂຕກໍສາມາດຊ່ວຍບັນທຶກພາບ ແລະ ສຽງ ຫຼື ລັກສະນະການຄຸກຄາມທີ່ຜ່ານມາ ເປັນຕົ້ນ ຜູ້ຖືກຄວບຄຸມໂຕຢູ່ກັບຜູ້ໃດເປັນ ບຸກຄົນສຸດທ້າຍ ເພື່ອມາໃຊ້ເປັນຫຼັກຖານ ການປາບປາມຂ້າມຊາດສ້າງຄວາມບໍ່ປອດໄພທາງດ້ານຮ່າງກາຍໃນລະດັບບຸກຄົນ ແລະ ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງຄົນໃນສັງຄົມອີກດ້ວ ຍ ຍານາງ ເຄເຕຍ ເຊີຣິຊີ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສຳນັກງານອົງການຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ເພື່ອສິດທິມະນຸດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ Now who are the targets of transnational repression and global trends indicate that ຍານາງກ່າວວ່າ ປັດຈຸ ບັນ ບຸກຄົນໃດຄືເປົ້າໝາຍຂອງການປາບປາມຂ້າມຊາດ ຈາກຜົນສຳຫຼວດລະບຸວ່າເປັນກຸ່ມຄົນທີ່ສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕ ນັກກິດຈະກຳທາງດ້ານສັງຄົມ ນັກປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ເຊິ່ງກວມເອົານັກປົກປ້ອ ງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມນຳ ແລະ ນັກຂ່າວ ແລະ ຖືກກຸ່ມທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຄື ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມເຊື່ອຕ່າງສາສະໜາ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ທີ່ຕົກເປັນເປົ້າໝາຍໃນການປາບປາມຂ້າມຊາດ ແລະ ນອກຈາກນີ້ ການປາບປາມຂ້າ ມຊາດຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກ ການໃຊ້ຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນໃນສັງຄົມ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ບຸກຄົນ ແຕ່ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄອບຄົວ ສື່ມວນຊົນ ແລະ ພາກປະຊາສັງຄົມໃນວົງກວ້າງ ປະເທດລາວກໍເປັນໜຶ່ງໃນປະເ ທດທີ່ຮ່ວມລົງນາມໃນ ສົນທິສັນຍາຕ່າງໆ ເພື່ອປົກປ້ອງ ແລະ ຄວບຄຸມສິດທິມະນຸດຂອງພົນລະເມືອງໃນປະເທດ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີການລົງມືປະຕິບັດຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ຍານາງ ເຄເຕຍ ເຊີຣິຊີ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສຳນັກ ງານອົງການຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ເພື່ອສິດທິມະນຸດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ພວກເຮົາຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ປັດຈຸບັນມີ 6 ປະເທດໃນພາກພື້ນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽ ງໃຕ້ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາຕ້ານການທໍລະມານ ເປັນຕົ້ນ ປະເທດກຳປູຊາ ອິນໂດເນເຊຍ ປະເທດລາວ ຟີລິບປິນ ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ແຕ່ມີພຽງໜຶ່ງປະເທດຄື ກຳປູຊາ ໄດ້ມີການປັບໃຊ້ສົນທິສັນຍ າລະຫວ່າງປະເທດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງບຸກຄົນຈາກການຫາຍສາບສູນ ອີກທັງ ສປປ ລາວ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ໄທໄດ້ຮ່ວມລົງນາມແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີການນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກອົງ ການສິ້ງຊອມດ້ານສິດທິມະນຸດ ຫຼື Human Rights Watch ໃນປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ມີເຫດການປາບປາມຂ້າມຊາດຫຼາຍຄັ້ງ ເປັນຕົ້ນ ການຫາຍໂຕໄປຂອງທ່ານ ຕູເຊີມວງ ນັກກິດຈະກຳຊາວໂຣຮິງຢາ ຢູ່ປະເທດມາເລເຊຍ ດ້ວຍບຸກຄົນ ທີ່ອ້າງໂຕເອງວ່າ ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ ການຄວບຄຸມໂຕ ແລະ ການຂັບໄລ່ນັກປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ຈາກປະເທດກຳປູຊາ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃນນີ້ລວມທັງທ່ານ ລູເອດາ ນັກກິດຈະກຳມົ້ງ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດກ ວດຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງໄທ ແລະ ການຄວບຄຸມໂຕທ່ານ ລູຊີເວີຍ ທະນາຍຄວາມດ້ານສິດທິມະນຸດຊາວຈີນ ໃນປະເທດລາວ ເພື່ອສົ່ງໂຕກັບຄືນປະເທດຈີນ ໃນໄລຍະວັນທີ 22 ຫາ 23 ມົກກະລາ ປີ 2024 ນີ້ ປ້ຳນ້ຳມັນຫຼາຍ ແຫ່ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຕ່າງແຂວງ ກໍໄດ້ມີການຕິດຕັ້ງປ້າຍລະບຸວ່າ ນ້ຳມັນກະຊວນໝົດ ແລະ ເກີດພາບທີ່ລົດໃຫຍ່ຈຳນວນຫຼາຍ ລຽນຄິວເພື່ອຕື່ມນ້ຳມັນກະຊວນ ເປັນຕົ້ນ ຢູ່ປ້ຳນ້ຳມັນແຫ່ງໜຶ່ງ ໃກ້ກັບ ສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດຫຼັກ 16 ບ້ານດົງສ້າງຫີນ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງຄ້າຍຄືກັບໄລຍະວິກິດນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງຂາດແຄນໃນກາງປີ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ດັ່ງທີ່ຊາວບ້ານນາງໜຶ່ງ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ ເຊິ່ງບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ທີ່ໄດ້ໄປລຽນຄິວເຕີມນ້ຳມັນກະຊວນຢູ່ປ້ຳນ້ຳມັນແຫ່ງນີ້ ໄດ້ກ່າວໃນວັນທີ 23 ມົກກະລາ ປີ 2024 ນີ້ວ່າ ມື້ວານນີ້ຫວາ ກະເຕີມຢູ່ແຖວບ້ານນີ້ລະ ເອີ ຢູ່ທາງວຽງຈັນນີ້ນະ ແຖວຫຼັກ 16 ພີ້ເດ ອໍ ມື້ວານ ນີ້ຫັ້ນປະມານ 30 ນາທີນີ້ແຫຼະ ແຕ່ກໍເປັນແຕ່ສະເພາະມື້ວານນີ້ ແຕ່ວ່າມື້ນີ້ໄປສົ່ງລູກໄປໂຮງຮຽນຫັ້ນກໍປົກກະຕິລະ ບໍ່ ບໍ່ມີອັນລົດໄປແຍ່ງກັນລະ ເພາະຄືຊິແມ່ນເຂົາເຈົ້າຫາກໍເອົາມາບໍ ມັນ ເພາະມັນມີ 2 ປ້ຳເບິດ ເນາະ ສອງປ້ຳອັນຢູ່ແຖວຫຼັກສິບຫົກຫັ້ນ ມັນມີປ້ຳເຊໂດນກັບປ້ຳຫຍັງກໍເບິດ ປ້ຳໜຶ່ງຢູ່ຫຼັກສິບຫ້າແລ້ວລົດມັນລະຫຼາຍ
ນາງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ທາງປ້ຳນ້ຳມັນແຫ່ງນີ້ກໍໄດ້ຈຳກັດປະລິມານການເຕີມນ້ຳມັນກະຊວນຢູ່ຄັນລະສອງແສນກີບ ເຊິ່ງນາງກໍຕ້ອງໄດ້ໄປຊອກຫາປ້ຳນ້ຳມັນອີກແຫ່ງໜຶ່ງ ໃກ້ກັບສີ່ແຍກໂພນໄຊ ເມືອງໄຊເສດ ຖາ ເພື່ອຕື່ມນ້ຳມັນໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ມື້ເຊົ້ານີ້ນາງກໍໄດ້ເຫັນລົດບັນທຸກນ້ຳມັນຈຳນວນຫຼາຍ ກຳລັງແລ່ນແກ່ນ້ຳມັນຢູ່ທາງ 450 ປີ ມາຈາກສາງນ້ຳມັນທ່ານາແລ້ງ ເຊິ່ງຄາດວ່າກຳລັງຈະໄປແຈກຢາຍນ້ຳມັນກະຊວ ນຕາມປ້ຳນ້ຳມັນທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາການຂາດແຄນນ້ຳມັນກະຊວນໃນເທື່ອນີ້ ແຕ່ກໍບໍ່ທັນຮູ້ວ່ານ້ຳມັນ ທີ່ກຳລັງຖືກຂົນສົ່ງຢູ່ນັ້ນ ແມ່ນນ້ຳມັນໃນຄັງແຮສຳຮອງ ຫຼື ນ້ຳມັນທີ່ຫາກໍນຳເຂົ້າ ມາໃໝ່ ທາງດ້ານຜູ້ປະກອບການລົດຂົນສົ່ງແກ່ເຄື່ອງນາງໜຶ່ງ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກ່າວວ່າ ນາງຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາປ້ຳເພື່ອເຕີມນ້ຳມັນກະຊວນດ້ວຍຄວາມຍາກລຳບາກ ຈົນໄດ້ມາເຕີມນ້ຳມັນກະຊວນຢູ່ ປ້ຳແຫ່ງໜຶ່ງໃນເຂດເມືອງອຸທຸມພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ດັ່ງທີ່ນາງກ່າວວ່າ
ແມ່ນ ມື້ເຊົ້ານີ້ຫາລໍເຕີມຢູ່

ພະນັກງານປ້ຳນ້ຳມັນຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດກ່າວວ່າ ຍັງພໍມີນ້ຳມັນເຫຼືອຄ້າງຢູ່ປະມານ 1,000 ລິດ ເຊິ່ງພຽງພໍສະເພາະແຕ່ລົດກະບະ ແລະ ລົດຂະໜາດນ້ອຍ ເຊິ່ງກໍຍັງບໍ່ທັນຮູ້ວ່າຈະມີນ້ຳມັນກາຊວນໃໝ່ເຂົ້າມ າອີກເມື່ອໃດ ດັ່ງທີ່ລາວກ່າວວ່າ ລົດກະບະນີ້ບໍ ໄດ້ຢູ່ ອັນມາຕອນນີ້ ແມ່ນແຫຼະ ເພາະວ່າລົດໃຫຍ່ລົດພ່ວງມາໃສ່ເຮົາບໍ່ໃສ່ໃຫ້ ຂາຍແຕ່ລົດນ້ອຍກ່ອນ ມັນຍັງພັນກວ່າລິດໜຶ່ງນະ ມັນຊິເບິດແລ້ວ ວ່າແຕ່ເຊົ້າມານີ້
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍານາງໜຶ່ງ ເຊິ່ງບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງກ່າວວ່າ ດັ່ງທີ່ຍານາງກ່າວ ທາງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍໄດ້ລົງໄປແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວແລ້ວ ແລະ ກໍໄດ້ອອກບົດຖະແຫຼງຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບ ບັນຫານ້ຳມັນກາຊວນຂາດແຄນໄດ້ແລ້ວ ດັ່ງທີ່ຍານາງກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ເພິ່ນອັນນັ້ນແຫຼະ ໄດ້ແກ້ໄຂອັນນັ້ນແຕ່ມື້ວານພຸ້ນແລ້ວນະ ໂດຍເພາະວ່າ ອັນ ຂະເຈົ້າທະຍອຍກັນມື້ວານນີ້ ຫັ້ນແຫຼະ ກັບມື້ເຊົ້ານີ້ເດ້ ຄືວ່າເພິ່ນຖະແຫຼງອອກມາບໍ ມັນມີບົດຖະແຫຼງນະ ອັນບໍ່ແນ່ໃຈຫັ້ນ ເພິ່ນມີບົດຂ່າວອອກມາແລ້ວນະ ລອງເຂົ້າເບິ່ງເພຈຂອງອັນນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟລາວດູ ເພາະມື້ວານເຫັນຂະເຈົ້າເອົາ ບົດຂຶ້ນມາຜ່ານນຳກັນຫັ້ນນະ ໃນວັນທີ 23 ມົກກະລາ ປີ 2024 ນີ້ ສະມາຄົມນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງ ແລະ ອາຍແກັສລາວ ໄດ້ອອກບົດຖະແຫຼງຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບ ສະພາບການສະໜອງນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງພາຍໃນ ສປປ ລາວ ຕອນໜຶ່ງ ວ່າ ສາເຫດການຂາດແຄນນ້ຳມັນກາຊວນໃນເທື່ອນີ້ ແມ່ນຍ້ອນການປິດປັບປຸງສາຍການຜະລິດນ້ຳມັນຊົ່ວຄາວກະທັນຫັນ ຢູ່ໂຮງກັ່ນນ້ຳມັນໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ກໍຄືປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ ເ ຊິ່ງຄາດວ່າຈະສາມາດກັບມາຜະລິດໄດ້ຕາມປົກກະຕິໃນທ້າຍເດືອນມົກກະລານີ້ ໂດຍທາງກົມການຄ້າພາຍໃນ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຮ່ວມກັບສະມາຄົມນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງ ແລະ ອາຍແກັສລາວ ຈະໄດ້ປະສານຫາບໍລິສັດຜູ້ນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ເຊິ່ງເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາຂາດແຄນນ້ຳມັນກາຊວນດັ່ງກ່າວ ອີງຕາມບົດຖະແຫຼງດັ່ງກ່າວລະບຸວ່າ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1 ຫາວັນທີ 21 ມົກກະລາ ປີ 2024 ນີ້ ປະເທດລາ ວນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອເພີງທັງໝົດ 106 ລ້ານລິດ ປະກອບມີນ້ຳມັນແອັດຊັງ 21 ລ້ານລິດ ນ້ຳມັນກາຊວນ 80 ລ້ານລິດ ແລະ ນ້ຳມັນອື່ນໆ ອີກ 5 ລ້ານລິດ ຖືວ່າເປັນການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອເພີງໃນເດືອນນີ້ ແມ່ນມີປະລິມາ ນໜ້ອຍກວ່າອັດຕາການຊົມໃຊ້ນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງສະເລ່ຍຕໍ່ເດືອນຂອງປີ 2023 ທີ່ອັດຕາ 135 ຫາ 140 ລ້ານລິດຕໍ່ເດືອນ ໃນນັ້ນນ້ຳມັນແອັດຊັງ 30 ລ້ານລິດຕໍ່ເດືອນ ແລະ ນ້ຳມັນກາຊວນ 105 ລ້ານລິດຕໍ່ເດືອນ ວັນທີ 22 ມົກກະລາທີ່ ຜ່ານມາ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງການປັບຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອເພີງ ປະກອບມີ 1 ນ້ຳມັນແອັດຊັງພິເສດ 95 ປັບຂຶ້ນ 710 ກີບຕໍ່ລິດ 2 ນ້ຳມັນແອັດຊັງທຳມະດາ 91 ປັບຂຶ້ນ 480 ກີບຕໍ່ລິດ ແລະ 3 ນ້ຳມັ ນກາຊວນ ປັບຂຶ້ນ 600 ກີບຕໍ່ລິດ ເຮັດໃຫ້ລາຄາຂາຍນ້ຳມັນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີດັ່ງນີ້ 1 ນ້ຳມັນແອັດຊັງພິເສດ 95 ລາຄາ 29,740 ກີບຕໍ່ລິດ 2 ນ້ຳມັນແອັດຊັງທຳມະດາ 91 ລາຄາ 22,840 ກີບຕໍ່ລິດ ແລະ 3 ປັບນ້ຳມັນກາຊວນ ລາຄ າ 20,780 ກີບຕໍ່ລິດ ທັງນີ້ ເປັນທີ່ໜ້າສັງເກດວ່າ ເປັນການປະກາດຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນໃນວັນຈັນ ແລະ ມີຜົນໃນວັນອັງຄານໃນເທື່ອນີ້ ຖືເປັນການປັບລາຄານ້ຳມັນທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ ຍ້ອນວ່າໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ທາງການລາວ ຈະປະກາດປັບລາຄານ້ຳມັນທຸກໆວັນພຸດ ແລະ ຈະມີຜົນໃນວັນພະຫັດ ເຊິ່ງການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນທີ່ຫຼຸດລົງ ແລະ ການປະກາດຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນນອກວັນປົກກະຕິ ກໍອາດສະແດງເຖິງສັນຍານເຕືອນເຖິງວິກິດກາ ນຂາດແຄນນ້ຳມັນ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນລາວອີກເທື່ອໜຶ່ງ ໃນໄລຍະມໍ່ໆນີ້ ທີ່ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງຢູ່ໃນເວລານີ້ ແມ່ນວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ພາກພາສາລາວ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວປະຈຳວັນຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ບັນ ຫາຂາດແຄນແຮງງານໃນລາວ ຍ້ອນມີພະນັກງານ ແລະ ກຳມະກອນລາອອກຈຳນວນຫຼາຍ ປັດຈຸບັນພົບວ່າມີພະນັກງານ ແລະ ກຳມະກອນຫຼາຍຄົນພາກັນລາອອກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຍ້ອນເຂົາເຈົ້າບໍ່ຢາກເຮັດວຽ ກໃນລາວ ສະນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂາດແຄນຄົນງານຢູ່ໃນປະເທດ ທີ່ລັດຖະບານບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ສາເຫດຫຼັກທີ່ພະນັກງານ ແລະ ຄົນງານລາວຈຳນວນຫຼາຍບໍ່ຢາກເຮັດວຽກຢູ່ໃນປະເທດລາວ ເພາະເງິນເດື ອນຕ່ຳ ບໍ່ກຸ້ມກິນ ແລະ ຍັງມີບັນຫາເລື່ອງເສດຖະກິດ ເງິນເຟີ້ ແລະ ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ ຄ່າຄອງຊີບສູງກວ່າລາຍຮັບ ສິ່ງດັ່ງກ່າວເປັນເຫດຜົນທີ່ຄົນລາວຫຼາຍຄົນໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ໄທ ທີ່ ມີຄ່າຕອບແທນສູງກວ່າ ເມື່ອທຽບໃສ່ເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດລາວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງໜຶ່ງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 23 ມົກກະລາ ວ່າ ມາເບິ່ງແຮງງານລາວເຮົ ານີ້ກະຫຼັ່ງໄຫຼໄປຕ່າງປະເທດຫຼາຍເດ້ ໜ້າສັງເວດຢູ່ເດ້ ບໍ່ມີການແກ້ບັນຫາໂຕນີ້ເດ ຄົນເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ມີແລະ ລາວນີ້ຕ້ອງການແຮງງານ ຄົນກໍໄປເກົາຫຼີ ຍີ່ປຸ່ນ ອອກມາເຮັດທຸລະກິດ ເຫັນເຂົາວ່າເນາະ ຢູ່ກົມແ ຮງງານຫັ້ນນ່າ 12 ຄົນ ກໍໄປຕ່າງປະເທດ ດຽວນີ້ມັນບໍ່ກຸ້ມກິນນະ ສ່ວນໜຶ່ງກໍເງິນເດືອນຕ່ຳນະ ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ວຽກເຮັດງານທຳໃນລາວກໍມີຫຼາຍບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າມາເປີດຮັບຈຳນວນຫຼາຍ ແຕ່ຄົນລາວບໍ່ມີຜູ້ໃດໃ ຫ້ຄວາມສົນໃຈເທົ່າທີ່ຄວນ ສາເຫດດຽວຄືເງິນເດືອນຕ່ຳ ແລະ ລັດຖະບານລາວຍັງບໍ່ມີແນວທາງຈະເຮັດໃຫ້ຄົນງານລາວສົນໃຈເຮັດວຽກໃນປະເທດລາວຫຼາຍຂຶ້ນ ມີແຕ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນລາວມີວຽກເຮັດງ ານທຳຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະການສົ່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກ ໃນປະເທດເກົາຫຼີ ທີ່ກຳລັງເປັນທີ່ນິຍົມຂອງຄົນລາວ ຂະນະທີ່ບໍລິສັດຫຼາຍແຫ່ງໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍຍັ ງຕ້ອງການຄົນລາວຫຼາຍພັນຄົນເຂົ້າມາເຮັດວຽກ ແຕ່ກໍບໍ່ມີຄົນລາວໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຮງງານຕັດຫຍິບແຫ່ງໜຶ່ງໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທ່ານໜຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ນັ້ນແຫຼະ ຍັງ ຕ້ອງການແຮງງານຈຳນວນຫຼາຍຢູ່ ທາງເຮົານະ ເປັນພັນຄົນໄດ້ ມີມາສະໝັກຢູ່ ແຕ່ວ່າກະບໍ່ໄດ້ຫຼາຍເທົ່າ ເອີ ກະອາດຈະມີຫຼາຍໂຮງງານນຳ ມີຂໍ້ສົງໄສຢູ່ວ່າແຮງງານລາວນີ້ ສ່ວນຫຼາຍຂະເຈົ້າອອກຕ່າງປະ ເທດບໍ ຫຼືວ່າໄປຫາວຽກເຮັດທາງໃດແລ້ວນະ ປັດຈຸບັນໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມບາງແຫ່ງຍັງຕ້ອງການຄົນງານຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ມີການເປີດຮັບສະໝັກຕະຫຼອດ ແຕ່ຄົນລາວບໍ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ເຈົ້າໜ້ າທີ່ໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຂອງຈີນ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ກ່າວວ່າ ແມ່ນ ແມ່ນ ເຂົາຍັງຮັບສະໝັກຢູ່ ແຕ່ວ່າມັນຂາດຫັ້ນຫຼາຍນັ້ນແຫຼະ ເຂົາຍັງຕ້ອງການຄົນຫຼາຍຢູ່ ຕາມທີ່ເ ຂົາເປົ້າໝາຍວ່າຢາກໄດ້ 2,000 ແຕ່ວ່າຄົນຫັ້ນບໍ່ຮອດ 2,000 ຮອດແຕ່ແປດຮ້ອຍເກົ້າຮ້ອຍນີ້ແຫຼະ ເພິ່ນຮັບຕະຫຼອດ ແຕ່ວ່າບໍ່ຢາກມາ ວ່າເງິນເດືອນມັນຕ່ຳ ລາວຢູ່ນີ້ມັນເຟີ້ ແລ້ວກໍບໍ່ພໍກິນ ເຂົາມັກໄປໄທ ຫຼືວ່າໄປເກົາຫຼີ ໄປ ຢູ່ຕ່າງປະເທດນັ້ນແຫຼະ ຄົນລາວເລືອກໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທ ຍ້ອນວ່າເງິນເດືອນຂັ້ນຕ່ຳ

ເງິນເດືອນຢູ່ປະເທດລາວບໍ່ສາມາດລ້ຽງຄອບຄົວໄດ້ ສະນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງໄປເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນອື່ນ ຄົນງານລາວທ່ານໜຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ບາງຄົນມັນກະຄອບຄົວທຸກຍາກ ຫຼືວ່າເງິນເດືອນມັນບໍ່ພໍຈ່າຍ ຂັ້ນຕ່ຳສຸດ ກໍເດືອນໜຶ່ງລ້ານຫ້າ ມັນເງິນເດືອນມັນໜ້ອຍ ມັນບໍ່ພໍ ເງິນເດືອນສ່ຳຫັ້ນ ສົມມຸດວ່າເຮົາເຊົ່າຫ້ອງເດືອນໜຶ່ງຫົກແສນເຈັດແສນ ທາງບ້ານເຮົາກະຕ້ອງໄດ້ຝາກມາໃຫ້ ທຸກຢ່າງກໍຄືແພງຂຶ້ນເບິດເລີຍ ແລ້ວເຮົາ ຊິເອົາອີ່ຫຍັງມາກິນ ບໍ່ໄຫວເລື່ອງແບບນີ້ ຈຶ່ງວ່າເຮັດໃຫ້ຄົນຢາກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດຫຼາຍ

ຍານາງ ໃບຄຳ ຂັດຕິຍະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ລາຍງານຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 9 ໃນວັນທີ 9 ທັນວາ 2022 ວ່າ ໃນປີ 2022 ມີຄົນວ່າງງ ານເຖິງ 423,000 ຄົນ ທີ່ຜ່ານມາຄະນະກຳມະການແຮງງານແຫ່ງຊາດ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ແກ້ໄຂໂດຍການອອກແຈ້ງການເລກທີ 3226 ລົງວັນທີ 1 ກັນຍາ 2023 ກ່ຽວກັບການປັບປຸງຄ່າແຮງງາ ນຂັ້ນຕ່ຳສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານໃນ ສປປ ລາວ ແຈ້ງການດັ່ງກ່າວໄດ້ລະບຸວ່າ ລັດຖະບານລາວໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນແລ້ວວ່າມີມະຕິໃຫ້ປັບຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳຈາກ 1 ລ້ານ 3 ແສນກີບ ມາເປັນ 1 ລ້ານ 6 ແສນກີບ ໂ ດຍເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 ຕຸລາ 2023 ເປັນຕົ້ນມາ ປັດຈຸບັນການອອກໃບຕາດິນຢູ່ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຄວາມຫຼ້າຊ້າ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກຍ້ອນຫຼາຍສາເຫດ ເປັນຕົ້ນ ການວັດແທກດິນຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເ ນື່ອງຈາກຕິດຕໍ່ຫາເຈົ້າຂອງດິນບໍ່ເປັນໄປຕາມກຳນົດ ເພາະຢູ່ຕ່າງແຂວງ ແລະ ສະພາບທີ່ຕັ້ງຂອງດິນບໍ່ເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ການວັດແທກ ອີກທັງຍັງມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນລະຫວ່າງລັດກັບບຸກຄົນນຳດ້ວຍ ຍ້ອນຊາວບ້ ານບໍ່ຍອມຮັບເງິນຄ່າຊົດເຊີຍໃນໂຄງການຕ່າງໆຂອງລັດ ອີງຕາມການໃຫ້ສຳພາດຂອງທ່ານ ເພັດສະຫວນ ປະຖຳມະວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງໄຊທານີ ນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເມື່ອວັນທີ 21 ມົກກະລາ ປີ 2024 ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຍັງຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງໄຊທານີ ເພື່ອສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ ມ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຂໍສະຫງວນຊື່ແລະສຽງໄດ້ກ່າວວ່າ ປັດຈຸບັນກຳລັງມີການສືບຕໍ່ແກ້ໄຂເພື່ອໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວທີ່ສຸດ ແລະ ບໍ່ສາມາດໃຫ້ຮູ້ເຖິງລາຍລະອຽດໄດ້ ແຕ່ຖ້າມີຄວາມຄືບໜ້າກໍອາດຈ ະແຈ້ງການໃຫ້ຮູ້ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ສ່ວນຊາວບ້ານອີກນາງໜຶ່ງທີ່ຮູ້ຂ່າວນີ້ກໍກ່າວວ່າ ນອກເໜືອຈາກສາເຫດທີ່ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຊີ້ແຈງ ກໍຍັງມີສາເຫດອື່ນໆທີ່ເຮັດໃຫ້ການອອກໃບຕາດິນລ່າຊ້າ ເປັນຕົ້ນ ທາງພະແ ນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກຳລັງມີການຫາລືກັນ ເພື່ອມອບອຳນາດໃຫ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຂັ້ນເມືອງແຕ່ລະເມືອງ ເປັນພາກສ່ວນອອກໃບຕາດິນໃຫ້ຊາ ວບ້ານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມລ່າຊ້າ ດັ່ງນາງກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ໃນວັນທີ 23 ມົກກະລານີ້ວ່າ ຂະເຈົ້າກຳລັງມີປະຊຸມກັນຢູ່ ວ່າສິເຮັດຢູ່ເມືອງແລ້ວ ບໍ່ເຮັດຢູ່ແຂວງແລ້ວ ກໍເລີຍວ່າຊ້າ ຄວາມໝາຍກໍຄື ເພິ່ນກ ຳລັງປະຊຸມກັນດຽວນີ້ນະ ມັນກະເລີຍເຮັດໃຫ້ໃບຕາດິນຫຼາຍຄົນອອກຊ້າ ເພິ່ນກຳລັງປັບປຸງ ບໍ່ເຮັດຂັ້ນ ນະຄອນຫຼວງແລ້ວ ຈະເຮັດຂັ້ນເມືອງ ໃຫ້ເມືອງເຊັນ ມັນຈະໄດ້ໄວຂຶ້ນ ເພາະກຳລັງປະຊຸມກັນຕອນນີ້ ສ່ ວນນາຍໜ້າຮັບແລ່ນໃບຕາດິນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນາງໜຶ່ງກ່າວວ່າ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນເມືອງໄຊທານີເທົ່ານັ້ນທີ່ອອກໃບຕາດິນລ່າຊ້າ ດຽວນີ້ຢູ່ຫຼາຍເມືອງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກໍອອກໃບຕາດິນລ່າຊ້າເ ຊັ່ນກັນ ຍ້ອນຂັ້ນຕອນການກວດກາ ແລະ ອອກໃບຕາດິນທີ່ຂຶ້ນກັບພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເຮັດໃຫ້ລ່າຊ້າ ແທນທີ່ຈະມອບອຳນາດໃຫ້ແຕ່ລະເມືອງ ເປັນຜູ້ດ ຳເນີນການເອງ ດັ່ງນາງກ່າວວ່າ ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ສະເພາະໄຊທານີ ພະແນກທີ່ດິນເອງ ເພິ່ນວ່າປະກາດຈາກວ່າເພິ່ນເຮັດວຽກ ເຄື່ອງປິ້ນໃບຕາດິນເຄື່ອງດຽວ ພິມໜ່ວຍດຽວ ອອກເຂົ້າປະຕູດຽວ ສະ ນັ້ນ ເພິ່ນເລີຍລໍຖ້າຢູ່ໃນການກວດສອບແຕ່ລະບ່ອນ ນາງກ່າວຕື່ມວ່າ ປັດຈຸບັນການອອກໃບຕາດິນຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາປະມານ 90 ວັນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ຈາກທີ່ເຄີຍມີໄລຍະເວລາດຳເນີນການປະມານ 45 ວັນ ແລະ ຖ້າຜູ້ໃດທີ່ມີດິນຫຼາຍຕອນ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງຂໍໃບຕາດິນພ້ອມກັນທັງໝົດ ກໍຕ້ອງໃຊ້ເວລາລໍຖ້າຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ຈົນຮອດ 6 ຫາ 7 ເດືອນກໍມີ ນາຍໜ້າຜູ້ຮັບແລ່ນໃບຕາດິນອີກນາງໜຶ່ງກ່າວວ່າ ການຂໍໃບຕາດິນຢູ່ເມື ອງໄຊທານີ ແລະ ອີກຫຼາຍເມືອງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີຄວາມລ່າຊ້າແທ້ ເຊິ່ງຫຼັງຈາກຍື່ນເອກະສານຄຳຮ້ອງໄປປະມານ 45 ວັນ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄຳຕອບຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ວ່າຈະເລີ່ມດຳເນີນການຂັ້ນຕອນອອ ກໃບຕາດິນໃຫ້ມື້ໃດ ດັ່ງຍານາງກ່າວວ່າ ປະມານເດືອນປາຍ ນ້ອງຮັບແລ່ນໃບຕາດິນ ນ້ອງອັນນ່າ ຄືບໍ່ແມ່ນພະນັກງານຢູ່ຫັ້ນ ອັນນີ້ນ້ອງກະບໍ່ຮູ້ ນ້ອງບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ຫັ້ນ ນ້ອງກະຮັບແລ່ນໃບຕາດິນໃຫ້
ຊາວບ້ານອີກທ່ານໜຶ່ງທີ່ເຄີຍຂໍໃບຕາດິນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ກ່າວວ່າ ຖ້າຢາກໄດ້ໃບຕາດິນແບບຮີບດ່ວນແທ້ ກໍສາມາດຂໍແບບດ່ວນໄດ້ ແຕ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເສຍຄ່າດຳເນີນການໃຫ້ທັງນາຍໜ້າຜູ້ຮັບແລ່ນ ແລະ ເຈົ້າໜ້ າທີ່ທີ່ອອກໃບຕາດິນ ໃນລາຄາຫຼາຍລ້ານກີບ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຂະໜາດຂອງທີ່ດິນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບໃບຕາດິນແບບດ່ວນ ດັ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ເພາະວ່າຖ້າວ່າເຮົາແລ່ນທຳມະດາ ເຮົາກໍຈະຈ່າຍຖືກ ແຕ່ວ່າເຮົາເອົາດ່ວນ ມັນກໍ

ນັບສະເພາະປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ສາມາດອອກໃບຕາດິນໄດ້ 6,019 ຕອນ ພ້ອມທັງເບີກຈ່າຍໃບຕາດິນໃຫ້ເຈົ້າຂອງສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນທັງໝົດ 4,500 ຕອນ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈະຊື້ຂາຍຕອນດິນ ແລະ ເອົາຕອນດິນໄປຄ້ຳປະກັນຕ່າງໆນັ້ນ ກໍຕ້ອງໄດ້ພົວພັນຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງກ່ອນ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ເປັນການຮັບປະກັນວ່າ ເປັນທີ່ດິນທີ່ບໍ່ນອນຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາໂຄງ ການຕ່າງໆຂອງລັດ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການເກີດຜົນກະທົບຕາມມາ ອີງຕາມການໃຫ້ສຳພາດຂອງທ່ານ ເພັດສະຫວັນ ປະທຳມະວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງໄຊທານີ ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຈົບໄປແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນພາກຂ່າວປະຈຳວັນ ທີ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໄດ້ຈັດມາສະເໜີທ່ານ
ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງມົ້ງລາວຈາກແຂວງຊຽງຂວາງ ຍັງສືບຕໍ່ໄປແຕ່ງງານກັບຜົວຈີນ ປາກົດວ່າບໍ່ສົມຫວັງ ບໍ່ໄດ້ຜົວດີ ແຕ່ຖືກຄ້າມະນຸດ ສຸພັດຕາ ມີລາຍງານມາສະເໜີທ່ານໃນລຳດັບຕໍ່ໄປ ເດັກນ້ອຍແ ມ່ຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງມົ້ງລາວຄອບຄົວທຸກຍາກຈາກແຂວງຊຽງຂວາງ ຍັງຄົງຖືກຕົວະແຕ່ງດອງກັບຜົວຈີນ ບາງຄົນຖືກລັກພາໂຕໄປເປັນເມຍຄົນຈີນກໍມີ ປາກົດວ່າພວກເຂົາເຈົ້າທັງໝົດບໍ່ສົມຫວັງ ບໍ່ໄດ້ຜົວດີ ແຕ່ ຖືກຄ້າມະນຸດໃນຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ບາງຄົນເອົາໂຕລອດກັບມາຮອດລາວໄດ້ ແຕ່ບາງຄົນກໍຍັງກັບມາລາວບໍ່ໄດ້ ຂາດການຕິດຕໍ່ເປັນເວລາດົນ ຫຼ້າສຸດໃນປີ 2023 ນີ້ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕ້ານກາ ນຄ້າມະນຸດແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງມົ້ງລາວອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ ທີ່ມີຖານະທຸກຍາກຈຳນວນ 1 ຄົນ ພາຍຫຼັງໄປເຮັດວຽກເປັນກຳມະກອນຢູ່ສວນກ້ວຍຈີນທີ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ແລ້ວຖືກຜູ້ ຊາຍຈີນຕົວະແຕ່ງດອງ ທັງໆທີ່ອາຍຸຂອງນາງບໍ່ທັນເຖິງກະສຽນ ແລະ ເມື່ອນາງໄປຮອດຈີນແລ້ວ ກໍມີລູກກັບຜົວຈີນສອງຄົນ ແລ້ວມາປີນີ້ ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງມົ້ງລາວຜູ້ນີ້ ທົນສະພາບການເປັນຢູ່ທີ່ເຮືອນຜົວໃນປ ະເທດຈີນບໍ່ໄຫວ ຈຶ່ງໄດ້ລັກໜີອອກມາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນຳເຈົ້າໜ້າທີ່ຫວຽດນາມ ທີ່ດ່ານສາກົນປາງຫົກ ຢູ່ເມືອງໃໝ່ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ເປັນດ່ານສາກົນລາວ-ຫວຽດນາມ ຈາກນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫວຽດນາມກໍຖາມນ າງວ່ານາງເປັນຄົນແຂວງໃດ ນາງກໍບອກວ່າເປັນຄົນແຂວງຊຽງຂວາງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫວຽດນາມຈຶ່ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວທີ່ປະຈຳຢູ່ດ່ານສາກົນປາງຫົກ ຕິດຕໍ່ຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄປຮັບໂຕນາງກັບ ຄືນບ້ານເກີດ ໂດຍທີ່ຜົວຈີນນັ້ນບໍ່ໄດ້ມອບລູກໃຫ້ນາງກັບມາລ້ຽງແຕ່ຢ່າງໃດ ທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ຈຶ່ງປະເມີນວ່າ ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງມົ້ງລາວຜູ້ນີ້ເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກກ ານຄ້າມະນຸດ ຕາມຄວາມເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຂວງຊຽງຂວາງຜູ້ທີ 1 ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 19 ທັນວານີ້ວ່າ

ເມື່ອລົງລາຍລະອຽດໃຫ້ເລິກຂຶ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຂວງຊຽງຂວາງຜູ້ທີສອງກ່າວວ່າ ກ່ອນທີ່ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງລາວມົ້ງຜູ້ນີ້ຈະໄປຮອດຈີນນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຜ່ານການແຕ່ງດອງຕາມຮີດຄອງປະເພນີຢູ່ລາວ ພ້ອມໄດ້ຮັບເງິນຄ່າດອງຈາກຜົວຈີນປະມານ 80 ລ້ານກີບ ແຕ່ເອກະສານຢັ້ງຢືນວ່າເປັນຄູ່ຜົວເມຍແຕ່ງງານກັນຖືກກົດໝາຍ ບໍ່ໄດ້ມີການດຳເນີນການຜ່ານທາງການລາວ ແລະ ຈີນແຕ່ຢ່າງໃດ ມີພຽງແຕ່ວ່າ ຜົ ວຈີນພາເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງມົ້ງໄປຢູ່ຈີນດ້ວຍວີຊາທ່ອງທ່ຽວແບບຜິດກົດໝາຍ ດັ່ງຍານາງກ່າວໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນມົ້ງເນາະ ສ່ວນຫຼາຍອາຍຸບໍ່ເກີນ 18 ປີນະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈີນທີ່ວ່າມາເອົ າຄົນລາວຢູ່ຊຽງຂວາງນະ ຂໍແບບວ່າແຕ່ງດອງແບບແອບແຝງບໍ ເລີຍຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ແລ້ວກໍ ແລ້ວແລ້ວກໍໄປລັກສະນະທີ່ວ່າໄປນຳທ່ຽວ ແລ້ວເຂົາກໍເອົາໄປເລີຍ ສ່ວນນຳສົ່ງຄອບຄົວທາງເມືອງໝອກນີ້ ລາວໄ ດ້ຖືກຂາຍຫຼາຍເທື່ອເດ ພົນລະເມືອງກໍຫຼາຍບໍ ຜູ້ຊາຍຫຼາຍເນາະ ແລ້ວກໍເອົາສາວລາວໄປ ເພາະວ່າມັນຢາກໄດ້ເພາະພັນ ຢາກໄດ້ລູກໄດ້ເຕົ້າ ທຳອິດກໍມີໜັງສືເນາະ ມັນຂ້າມຊາຍແດນໄປແລ້ວ ເຂົາກໍປ່ຽນ ແປງໄດ້ ເຂົາກໍບໍ່ໃຫ້ເລີຍໄດ້ ໜ້ອຍທີ່ສຸດອັນທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າສິແຕ່ງງານນັ້ນນະ ແທ້ນະ ຂະນະທີ່ໃນປີ 2023 ນີ້ ຍັງມີເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງມົ້ງ ແລະ ແມ່ຍິງມົ້ງພາຍໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ຍັງຕົກເປັນເຫຍື່ອຄ້າມະນຸດຢູ່ຈີນອີ ກສາມຄົນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທາງການລາວ ແລະ ຈີນເທື່ອ ໃນນັ້ນມີ 2 ຄົນຖືກຄ້າມະນຸດໃນຮູບແບບການໝັ້ນໝາຍ ຫຼື ແຕ່ງດອງແອບແຝງ ສ່ວນອີກໜຶ່ງຄົນຖືກຄ້າມະນຸດໃນຮູບແບບການຖືກລັກ ພາໂຕ ຂະນະທີ່ປັດຈຸບັນພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງກໍຕິດຕໍ່ຫາພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເລີຍ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຂວງຊຽງຂວາງຜູ້ທີ 1 ຜູ້ດຽວກັບຂ້າງເທິງກ່າວວ່າ ກໍມີຫຼາຍ ເພາະວ່າທາງເບື້ອງຜູ້ປົກຄອງກໍເຂົ້າມາ ຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລ້ວກໍທາງເບື້ອງແຂວງເຮົາກໍເຄີຍໄດ້ເອົາຂໍ້ມູນເອົາຫຍັງ ແລ້ວກໍເຮັດລາຍງານຫາທາງທາງກົມນະ ເທື່ອໄປກໍມີສອງສາມຄົນນະ ເມືອໄດ້ເນາະ ຜູ້ປົກຄອງກໍຍັງມາທວງຢູ່ ມັນມີອັນສ ອງກໍລະນີ ກໍລະນີໜຶ່ງນັ້ນແບບມີແຕ່ວ່າອັນຄົນຈີນເຂົາເຈົ້າເອົາຈ່າຍເງິນໃຫ້ຄ່າສິນສອດແລ້ວໄປເນາະ ແລ້ວບັດນີ້ທາງເບື້ອງພໍ່ແມ່ກໍຄືອັນເບື້ອງຄົນຈີນປະກອບເອກະສານ ຫຼັງຈາກວ່າໄດ້ເຮັດຮີດຄອງນຳ ພໍ່ແມ່ແລ້ວ ມັນເອົາໄປເລີຍ ແບບບໍ່ກັບມາເລີຍນະ ກໍລະນີໜຶ່ງແມ່ນຄົນຈີນ ເຂົ້າມາແລ້ວ ເຂົາແບບມາລັກເອົານຳລົດມາແລ້ວແມ່ນປຸ້ນເອົາໄປເລີຍນະ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ລະດັບການສຶກສາຕ່ຳ ບວກກັບຄວາ ມໃຝ່ຝັນຂອງໄວໜຸ່ມຍິງຊາຍຢາກຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແມ່ນສາເຫດສຳຄັນທີ່ພາໃຫ້ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງມົ້ງຖືກຄ້າມະນຸດຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ອີກທັງພາຍໃນແຂວງຊຽງຂວາງມີໂຄງການກໍ່ສ້ າງເຂື່ອນຈາກນັກລົງທຶນຈີນຈຳນວນຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ທີ່ຜ່ານມາຮອດປັດຈຸບັນ ມີກຳມະກອນ ວິຊາການຈາກຈີນມາເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນແຂວງ ແລະ ຕົວະເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງພາຍໃນແຂວງໄປເປັນເມ ຍປະມານ 5-6 ຄົນແລ້ວ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຂວງຊຽງຂວາງຜູ້ທີ 2 ຜູ້ດຽວກັບຂ້າງເທິງກ່າວວ່າ ຍາມນີ້ຊຽງຂວາງເຮົາແຮ່ງມີເຂື່ອນຫຼາຍເນາະ ເຂົາເຈົ້າມາສ້າງເຂື່ອນແມ່ນຫຍັງຕ່າງໆ ເອີ ມາເຮັດວ ຽກ ແລ້ວກໍ ອັນ ເຂົາກໍເຫັນຄົນລາວແລ້ວເຂົາກໍ ແນວວ່າຜູ້ຊາຍເຂົາອອກໄປຢູ່ຫຼາຍ ດົນຫຼາຍເນາະ ກໍມີໃຈໃນໄມ້ ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າມັນສິແນວໃດຫັ້ນນະ ບັດນີ້ຄົນລາວເຮົາມັນບໍ່ ກໍເວົ້າເລື່ອງ ເວົ້າເລື່ອງເງິນ ເວົ້າເລື່ອ ງຫຍັງ ເວົ້າເລື່ອງລະດັບການສຶກສາແມ່ນຫຍັງເນາະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກໍບໍ່ທັນມີ ເວົ້າເລື່ອງຄວາມທຸກຍາກເນາະ ຄຶດວ່າໄປປະເທດເພິ່ນຄືຊິສະໜຸກສະບາຍ ໄປຄຶດວ່າຢູ່ບ້ານເຮົາເຮັດໄຮ່ເຮັດນາແມ່ນຫຍັງ ທຳການຜະລິດຫຍັງນັ້ນມັນມີຄວາມລຳບາກ ຄືຈຳນວນໜຶ່ງຫັ້ນນະ ທີ່ຜ່ານມາຕັ້ງແຕ່ອະດີດຮອດປັດຈຸບັນ ຄືຕັ້ງແຕ່ປີ 2019 ຮອດປີ 2023 ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະພະແນກສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ເຮັດວຽກສະກັດກັ້ນການຄ້າມະນຸດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໂດຍສະເພາະວຽກລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜົນຮ້າຍຂອງການຄ້າມະນຸດໃຫ້ປະຊາຊົນ ນັກຮຽນຢູ່ຕາມບ້ານລຽບຕາມຊາຍແດນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເປັນ ຕົ້ນ ບ້ານນ້ຳກະ ແລະ ບ້ານຫໍກາງ ເມືອງຜາໄຊ ບ້ານໜອງໂອ ເມືອງຄຳ ບ້ານນາຄອນ ກຸ່ມນ້ຳຈັດ ແລະ ກຸ່ມລ້ອງໂມ ເມືອງໝອກ ແຕ່ງົບປະມານເພື່ອວຽກລົງໂຄສະນາດັ່ງກ່າວກໍບໍ່ພຽງພໍ ເຮັດໃຫ້ປີ 2023 ຍັງມີເດັກນ້ ອຍແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງພາຍໃນແຂວງ ຕົກເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຂວງຊຽງຂວາງຜູ້ທີ 2 ຜູ້ດຽວກັບຂ້າງເທິງກ່າວວ່າ ແຕ່ວ່າງົບປະມານເຮົາກໍບໍ່ທັນພຽງພໍເນາ ະ ຍັງມີຈຳກັດຢູ່ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ພວກເຮົາກໍບໍ່ທັນກວ້າງຂວາງປານໃດ ພໍ່ແມ່ວ່າລູກເຂົາເຈົ້າໄປ ໄປແລ້ວ ພວກເຮົາຊິຮູ້ ການຕິດຕໍ່ ພວກເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ແລ້ວ ແນວວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ແຈ້ງພວກເຮົາກ່ອນ ວ່າເພິ່ນໄປ ແນວໃດ ມາແນວໃດເນາະ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດແຂວງຊຽງຂວາງ ຍັງໄດ້ເຮັດວຽກສະກັດກັ້ນ ປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ອຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດຮ່ວມກັບແຂວງອື່ນອີກນຳ ຈົນເຮັດໃຫ້ 4 ປີທີ່ຜ່ານ ມາ ຢູ່ເມືອງແປກ ສາມາດຊ່ອຍແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງພາຍໃນແຂວງຊຽງຂວາງກັບພູມລຳເນົາ ກ່ອນຖືກຕົວະແຕ່ງດອງກັບຜູ້ຊາຍຈີນ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເມືອງແປກ ກ່າວໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ທີ່ວ່ າໄປທາງຫຼວງນ້ຳທາພຸ້ນ ແລ້ວເພິ່ນກັກໄວ້ ແລ້ວເອົາກັບສົ່ງກັບຄືນຫັ້ນນະ ມີແຕ່ເທື່ອດຽວ ແບບວ່າ ອັນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແຕ່ງງານຫັ້ນນະ ແບບວ່າໄປແລ້ວເຂົາເຈົ້າກັກໄວ້ກ່ອນຫັ້ນນະ ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນ ບໍ່ມີເອກະສານຫັ້ ນແຫຼະ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າ ອັນ ເອົາສົ່ງກັບຄືນມານະ ລົງໄປສົ່ງຢູ່ແຕ່ລະເທື່ອນີ້ກໍ ອັນ ໄດ້ເວົ້າເລື່ອງຕ້ານການຄ້າມະນຸດບ່ອນນີ້ນີ້ນະ ຢ້ານມີຫັ້ນນະ ເຄີຍເລົ່າສູ່ບ້ານເຂົາເຈົ້າຟັງຢູ່ ເຂົາເຈົ້າທີ່ວ່າແຕ່ງງານບ່ອນນັ້ ນນະ ບໍ່ເຫັນເຂົາແຈ້ງມາເລີຍນະ ນອກນັ້ນກໍຍັງເປັນຍ້ອນຄວາມທຸກຍາກ ເຮັດໃຫ້ໄວໜຸ່ມແມ່ຍິງຫຼັງຈາກຮຽນຈົບຊັ້ນ ມໍ 7 ແລ້ວກໍບໍ່ພາກັນໄປຮຽນຕໍ່ຊັ້ນສູງ ແຕ່ເລືອກຈະໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົ້ນປ ະເທດໄທ ເຮັດໃຫ້ປີ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດໄທໄດ້ຊ່ອຍເຫຼືອແມ່ຍິງມົ້ງລາວຈຳນວນ 2 ຄົນ ທີ່ມີພູມລຳເນົາຢູ່ເມືອງໝອກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວ ພາຍຫຼັງຖືກຕົວະໄປເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານອາຫ ານທີ່ປະເທດໄທ ແຕ່ເມື່ອໄປເຖິງໄທແລ້ວ ພັດຖືກບັງຄັບໃຫ້ຂາຍບໍລິການທາງເພດ

ມີສະຕິດີແລ້ວຍາມນີ້ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າຮູ້ແລ້ວນີ້ ເຂົາໄດ້ພົບເທື່ອໜຶ່ງແລ້ວ ມັນກໍບໍ່ມີບັນຫາເລີຍແລ້ວຕອນນີ້ ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ຄືແຕ່ປີ 2016 ເຖິງປີ 2020 ມີຄະດີຄ້າມະນຸດ 9 ຄົນ ໃນນັ້ນຈັບຜູ້ຖືກກ່າວຫາໄດ້ 12 ຄົນ ແລ ະ ມີຄະດີພົວພັນເຖິງການຄ້າມະນຸດ 14 ຄົນ ໃນນັ້ນຈັບຜູ້ຖືກກ່າວຫາໄດ້ 16 ຄົນ ຂໍ້ມູນຢ່າງເປັນທາງການຈາກຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດແຂວງຊຽງຂວາງ ສຳລັບຮູບແບບການຄ້າມະນຸດຢູ່ປະເທດລ າວປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໄປອອກແຮງງານ ການຖືກລັກພາໂຕ ການໄປທ່ອງທ່ຽວ ການໝັ້ນໝາຍ ຫຼື ແຕ່ງດອງແບບແອບແຝງ ເອົາເດັກນ້ອຍມາລ້ຽງແບບແອບແຝງ ໃຫ້ບ່ອນລີ້ຊ່ ອນ ຄ້າໂສເພນີ ການເຜີຍແຜ່ສິ່ງລາມົກ ການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ ການເອົານ້ຳເຊື້ອເພື່ອປະສົມພັນທຽມ ການໃຫ້ຖືພາ ແລະ ການຕັດອະໄວຍະວະ ຜູ້ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອການຄ້າມະນຸດຈະຖືກທຸບຕີ ທໍລະມານ ກັກ ຂັງ ແລະ ຖືກບັງຄັບທາງເພດ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆອີກ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກຫ້ອງການກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງຊຽງຂວາງ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຕໍ່ໄປເປັນພາກສະຫຼຸບຂ່າວ ຫົວຂໍ້ທີ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໄດ້ນຳສະ ເໜີທ່ານໄປ ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ທາງການລາວຮ່ວມກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານປາບປາມນັກປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ນ້ຳມັນກາຊວນຂາດແຄນຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບປີ ຜູ້ໃຊ້ນ້ຳມັນຕ້ອງລຽນຄິວຊື້ນ້ຳມັນ ບັນຫາຂາດແຄນແຮງ ງານໃນລາວ ຍ້ອນພະນັກງານ ແລະ ກຳມະກອນລາອອກຈຳນວນຫຼາຍ ການອອກໃບຕາດິນຂອງເມືອງໄຊທານີມີຄວາມຫຼ້າຊ້າ ຈົບສະຫຼຸບຂ່າວ ສະບາຍດີ ເປັນອັນວ່າລາຍການກະຈາຍສຽງສຳລັບພາກນີ້ໄດ້ ສິ້ນສຸດລົງພຽງເທົ່ານີ້ ພົບກັບພວກເຮົາຄະນະຈັດລາຍການອີກໃໝ່ ຕາມວັນເວລາ ແລະ ສະຖານີແຫ່ງດຽວກັນນີ້ ຕອນເຊົ້າເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7 ໂມງ ຫາ 8 ໂມງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ